ນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍສຳລັບທ່ານ ສຳລັບ 12 ສິງຫາ 2021 ຫຼາຍເຂດຕື່ມອີກໃນລັດ New South Wales ຢູ່ໃນການຕ້ອງຫ້າມອັນເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຕື່ມ ປະກາດການຊ່ວຍເຫຼືອຕື່ມສຳລັບທຸລະກິດຂອ ງ Melbourne ລັດ ACT ເຂົ້າສູ່ການລັອກດາວຈາກແຕ່ 5 ໂມງແລງ South Australia ສາມາດເດີນທາງໄປຍັງ Queensland ໂດຍເຮືອບິນ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 345 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຍັງຕິດ ແປດໄດ້ຢູ່ ຊາຍ 2 ຄົນໃນໄວ 90 ຕາຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເຂດເທດສະບານ Bogan Bourke Brewarrina

ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ຄລີນິກການສັກຢາວັກຊີນໂດຍກົດໃສ່ List of vaccination clinics Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ 21 ຄົນຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ 4 ກໍລະນີມີສາຍພົວພັນກັບອັນທີ່ລະບາດຢູ່ແລ້ວ 6 ລາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ໃຫ້ຊ ອກເບິ່ງລາຍຊື່ສູນກາງສັກຢາວັກຊີນໂດຍກົດໃສ່ List of vaccination centres ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງລ່າສຸດທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ລັດ ACT ເປັນຄັ້ງແລກໆໃນໄລຍະປີ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລັອກດາວສັບປະດາໜຶ່ງ ຈາກແຕ່ 5 ໂມງ ແລງຂອງວັນທີ 12 ສິງຫາ 2021 Queensland ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ມີສາຍພົວພັນກັນກັບການແຜ່ຜາຍ ທີ່ຮູ້ແລ້ວ ແລະ ຢູ່ໃນ quarantine ເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ປຣາຊຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Queensland ເວົ້າວ່າ ຄົນ South Australia ສາມາດໄປ Queensland ໄດ້ໂດຍທາງອາກາດ ແລະ ບອກເຕືອນຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ Queensland ຈົ່ງຢ່າຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນ New South Wales Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອ ອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smartraveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພ າສາ ຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus